او آوي يا وڃي بيهان ها، پهچان ها، اليٰ رڪن شديد ڪنهن مستحڪم پناهه ۾، جو اهي ماڻهو پنهنجا محفوظ ڪري وڃي اتي جهليان ها جتي توهان مون کي نه پهچو ها يا ائين هجي ها جو اڄ طاقت هجي ها جو جيڪر مان توهان کي انهن طاقتن کي تباهه ڪريان ها. حضرت لوط عليه السلام جي زبان جا انتهائي گهٻراهٽ ۽ پريشاني جا اکر بي ساخته سندن زبان مبارڪ مان جاري لفظ غيرت جي بنياد تي عزت جي بنياد تي نڪتا.

عصا کي ها پڇليس هاڻي ايترو خدا سان مڪالمو آ ايڏو قرب آ سمجهي ٿو ته رب مون کي نبي بڻايو آ سڀ ڳالهيون ڪيون هن اڇلي ته نانگ ٿي پئي فوليٰ ولم يعقب اسباب ته نظر پئي نه هتي به اها ڳالهه ڪانهي مطلب اهو آهي ته شايد مان پيش ڪيو اولوالعزم نبي آ موسيٰ عليه السلام خذها ولا تخف ڇو ٿو ڊڄي خوف آيو ڇو طبعي خوف اها ڳالهه ان لاء آندم ته هي ڳالهه هلڪي آهي مطلب اهو شاهد هو قرآن ۾ جڳي جائي اهو هڪڙو مقام آهي حضرت صديق اڪبر ٿو چئي سائين ٻاهران ماڻهو بيٺا آهن

صديق هڪڙو فنا جو درجو آهي، وڏ وڏ ۾ پنهنجي شخصيت هن کي نه هوندي آهي، تڏهن ته بلا هن کي پٽي پئي ته چرائي نه پيو. جيڪو شخص پنهنجي اذيت کي، پنهنجي موت حياتيء کي، نبيء جي صرف آرام تي قربان ڪري، جان تي به نه، صرف آرام تي ته اهو نه جاڳي ننڊ منجهون مان کي جيڪو ٿئي، اهو صديق جو مقام آهي نه اهو، تنهن ڪري هن کي اهو خيال ٿيو ته متان نبي سائين کي گزند پهچندي.

پنهنجي ٻچن کي ڪڍي، ولا يلتفت منڪم احد ڪو پوئتي نه ڏسي، جهڙو حال پويان ٿئي، پوئتي ڏسجو به نه، بس الا الا امراتڪ مگر توهان جي عورت، اها مائي اتي رهندي، ان کي صلاح به نه ڪجو، ضرورت ڪانهي، وقت عذاب جو ايندو، زلزلو ٿيندو، زمين ڌٻندي.

پٿرن جو مينهن وسايوسي يڪو پٿرن جو مينهن به وٺو هيٺين کي مٿو مٿين کي جعلنا عاليها سافلها هيٺي هو هيٺ پاسو مٿي مٿي اٿلي آئي زمين حجارة من سجيل معنيٰ سجيل آهي اصل سنگ گل ننڍڙا پٿر مٽي ساکرو اچي هن جي مٿان پيو منضود تهه بتهه چڙهندو رهيو مسومة نشان ڪيل آهي معنيٰ هر هڪ جي مقدر ۾ جيڪي پٿر لڳڻا هئا لڳا هنن کي عند رب ربڪ مسومه آهي خاص انهي قوم جي لاء وما هي من الظالمين ببعيد هي ظالمن کان اهو علاقو پري ڪونهي مڪي وارؤ ڏسو توهان جي رستي ۾ اٿو اها معنيٰ آهي هي ظالم آهي توهان مشرڪ ان الشرڪ لظلم عظيم توهان جي ظالم مشرڪ پري ڪونهي شام جي رستي ۾ جڏهن لنگهندا آهيو ته توهان کي اهي علاقا نظر ايندا آهن عاد ثمود جون قومون

اهي هڪڙو قبيلو هيو حجاز جي هڪ طرف شمالي حجاز جو حصو آهي شعيب عليه السلام اتي نبي ٿي آيو حضرت ابراهيم عليه السلام جي اولاد مان اها قوم انهن کي اسلام ڏانهن دعوت ڏني. شعيب عليه السلام پنهنجي جيڪا دعوت انهن کي ڏني ان طرح سان ڏني جيئن انبيا ڪرام لطيف طريقي سان الله جي طرف ماڻهن کي سڏيندا آهن انهن کي يا قومي يا اخواني انهيء نرم لفظن سان ۽ پيار ڀريل لفظن سان انهن کي دعوت ڏني. جنهن طرح هود عليه السلام جي دعوت به اهڙي طرح آهي، صالح عليه السلام جي دعوت به اهڙي طرح آهي. هو ماڻهو ٻه ٽي غلط ڪم ڪندا هئا. هڪ بتن جي پوڄا معنيٰ الله تبارڪ وتعاليٰ سان انهن جو تعلق نه رهيو وري تقويٰ جيڪا هوندي آهي سا الله جي خوف سان پيدا ٿيندي آهي جڏهن عبادت غير الله جي ڪندا ها ته خدا جو خوف اصولاً نه رهيو ته پوء ٻين ماڻهن جي حقوق جي حفاظت تڏهن ٿيندي آهي جڏهن ماڻهو کي ڪنهن قوت جو بالادستي جو خوف هجي واپار تجارت ۾ ڏينهن ڏٺي جو دڪاندار تاجر هڪ ٻئي سان ٺڳيون ڪندا ۽ رات جو انهن رستن کي بدامن بڻايو مطلب ته ملڪ ۾ بدامني بي اصولي غير جي عبادت انسان جي تباهي جا معاشري جي خرابي جا ٽئي وڏا سبب آهن نه تقويٰ رهي نه طهارت. تقويٰ جو تعلق هوندو آهي الله جي عبادت سان اها ڪانه ۽ طهارت جو تعلق هوندو آهي پاڪ غذا سان ٺڳي ۽ ڦر جي خوراڪ حرام جي غذا حضرت شعيب عليه السلام انهيء پروگرام لاء هدايت کڻي آيو ۽ مدين طرف هنن جو ڀاء شعيب عليه السلام موڪليو سون چي اي منهنجي قوم عبادت ڪريو الله جي ڇا ٿيو توهان نه آهي توهان لاء ٻيو ڪو معبود ان الله کان سواء ۽ کوٽ نه ڪريو ماپ ۾ ۽ تور ۾ مون ڏسان ٿو توهان کي آسودي حال تي خير معنيٰ آسودو حال، مال ملڪيت آسودو حال ۽ مون ڏسان مون خوف ٿو ڪريان توهان تي عذاب ڏينهن جي کان جيڪو ڏينهن گهيرو ڪندڙ آهي جنهن ڏينهن ۾ توهان عذاب جي اندر گرفتار ٿيندؤ ڏينهن ته هر هڪڙو محيط هوندو آهي پر هن ڏينهن کي احاطي وارو ان لاء ٿو چئجي جو عذاب ۾ سڀئي گرفتار ٿي ويندا ۽ ان تسلط کان ڪوئي جان نه ڇڏائي سگهندو اهو احاطو ۽ اهو هڪڙو ڏينهن عذاب جو هوندو جا احاطي وارو ڏينهن ٿيو عذاب جي لحاظ کان ماپ پوري رکو الميزان تور بالقسط انصاف سان قسط جو اکر اضداد ۾ هوندو آهي ضد ۾ استعمال ٿيندو آهي پر مجرد ۾ هجي ته انصاف مزيد ۾ هجي ته ظلم جي معنيٰ ۾

تجريد به هڪڙو قانون آهي عربيء جو. معاني جي حيثيت ۾ زينت ڪلام جيئن تڪرار کان خالي. حال مؤڪد هو اها ته خاصي ڳالهه آهي. تاڪيد ٿيندو آهي. پر تاسيس کي ترجيح آهي. عثي جي معنيٰ آهي بعث، اخلاء اللفظ عن بعض المعنيٰ، تجريد ڪئي سي، معنيٰ لفظ کي جي ڪجهه معنيٰ ڪٽي ڪڍي سي. عثي جي معنيٰ آهي بعث بالفساد، هاڻي ڪيوسين مطلق بعث، اٿڻ صرف، پوء نه اٿو فسادي ٿي، پوء حال تصور ڪجو. اها معنيٰ به ٿي آهي بقيت الله بچي رهي الله تبارڪ وتعاليٰ وٽ خير لڪم ڀلائي توهان لاء.

لکن ٿا ته توهان جي لاء ٿورڙو بچي ايفاء بالقسط سان معنيٰ ڏيو توهان انصاف سان اتان جيڪو نفعو ٿورو بچي اهو اڪثر خيراً تمام گهڻو آهو وبرڪةً ۽ برڪت ۾ به گهڻو آهي اها معنيٰ ٿي ڪن اهڙي ڪثير کان من الڪثير الذي

قالوا يا شعيب اصلاتڪ تامرڪ تنهنجي اها نماز جيڪا پڙهندو آهان اها توکي حڪم ٿي ڪري ۽ توکي اها نماز ٿي چوي جو هميشه دواماً تنهنجي نماز تي نماز گهڻي ٿو پڙهين اسان کي عبادت کان بتن جي روڪين ٿو ۽ جهڙي طرح سان اسان پنهنجي مال ملڪيت ۾ تصرفات ڪريون ان تصرفات اختيارات کي تون اسان جي سلب ٿو ڪرين ۽ بند ٿو ڪرين ته تنهنجي نماز ڇا جي؟ اهو هڪڙو طنزيه جو طريقو آهي جو نيڪ عمل تي به طنز ٿي وڃي ۽ انهيء شخص تي به طنز ٿي وڃي. معنيٰ ڪردار ۽ معيار اهي ٻئي تنهنجا بيڪار آهن. ڪردار نماز جو. ۽ معيار تبليغ جو، اهي ٻئي ڪم جا ناهن. ڳالهه اهڙي ماڻهو جي وٺي وٺجي جنهن کي ڪردار به هجي معيار به هجي ته تنهنجي ڳالهه ڪانه مڃبي. چيو اي شعيب نماز تنهنجي توکي روڪي ٿي جو اسان ترڪ ڪريون ما يعبد آباؤنا کي؟ اها شيء جنهن جي اسان جا ابا ڏاڏا پوڄا ڪندا ها. ما بمعنيٰ الذي موصول آهي. الذي يعبد او ان نفعل في اموالنا جيان اسان پنهنجي مالن ۾ جيڪي وڻي سو ڪريون ما نشاء جيڪي گهرون پنهنجي مالن ۾ ذاتي تصرف آهي اسان جو اختيارات جو سلب انڪ الحليم تون حليم هئين عاقل ۽ هڪڙو وزنائتو مڙس هئين رشيد به هئين ڏاڍي فڪر وارو، سڌي رفتار وارو ۽ صلاح مصلحت جهڙو مڙس هئين. تون ته وڏو باوقار ۽ نيڪ چلن ماڻهو آهين. اهڙي قسم جي حرڪت اهو تعريض آهي. ان کي علم معاني ۾ تاريز چئبو آهي. تعريض علم استهزاء آهي. معنيٰ هڪڙي مٿئون مٿئون ڪڍڻ غلطي هيٺئون ڏيڻ عزت. مٿئون ڪڍن ٿا غلطي ته تنهنجو نه ڪو هن وقت ۾ معيار آهي نه ڪو ڪردار آهي.

اهو به هڪڙو طريقو آهي. انهي ۾ وري پوء ڪجهه تانيب آهي، ملامت آهي. هاڻي اڳي هو استهزائي ڪلام، هاڻي تانيبي ملامت وارو ڪلام نڪتو. فرق ٿي پيو ٻنهي جملن ۾. قال يا قوم جواب يا قوم ارائيتم ان ڪنت علي بينة من ربي جيڪڏهن مان هجان ڪنهن بيني تي رب جي طرفان ورزقني منه رزقا حسنا ۽ مون کي الله تعالي رزق به سهڻو روزي به خاصي ڏني هجي مطلب هي آهي ته مان به توهان وانگر گذاريان ٿو جواب ٻن ڳالهين جو آهي هڪڙي عبادت غير الله جي ٻيو ڪردار غلط هتي جواب ۾ ٻه ڳالهيون ٿو چوي، عبادت غير الله جي کان منع ٿو ڪيان ان جي لاء مون وٽ بينو آهي ۽ توهان جو ڪردار معاش جي لحاظ کان معاشيات توهان جي غلط آهي سو منهنجي معاشيات ڏسو بغير ان حرڪتن جي ڪيتري درست آهي اهو مطلب آهي منهنجو گذارو ڏسو سهڻو آهي حرڪت ڪون ٿو ڪريان پنهنجي ڪمائڻ ۾ غلط طريقو نه آهي رزق خدا ڏئي ٿو

توهان کان اهو ڪم روڪي پوء مان توهان مخالفت ڪريان ٿو ڪو توهان جي معنيٰ اهو ڪم مان ڪريان ۽ توهان کان رڳو ڇڏايان ائين ته ڪونهي چئجي ته ٻيلي ٺڳيون يا حرڪتون مان ڪيان ٿو باقي توهان کي چوان ٿو ته توهان نه ڪريو پوء ته بيواجبي هئي واقعي اها به ڪانهي مطلب ته عامل ماڻهو جيڪو ڪم ڪندو آهي اهو حجت آهي

واليه انيب ته مان انهي جي تي ڀروسو ٿو ڪيان انهي جي طرف به رجوع ٿو ڪيان تمام تر ڪوشش منهنجي اها ئي آهي ته دنياوي يا ديني حالتون توهان جون درست ٿين موجوده جيڪا توهان جي راهه روي آهي اها غلط آهي ايمان کان ۽ عرفان کان ٻاهر مقصد منهنجو آهي اصلاح ٻيو ڪو مطلب ڪونهي پنهنجي مقدرت آهر استطاعت آهر محنت ڪندس

مون سان ضد ڪري توهان کي اها شيء هن پاسي ڏي ڇڪي نه اچي ته مصيبت پهچي توهان کي عذاب پهچي جهڙو جو اهو عذاب پهتو قوم نوح کي مثل ما مثل الذي اصاب قوم نوح جهڙو جو نوح عليه السلام جي قوم کي عذاب پهتو منهنجي مخالفت متان توهان کي انهي پاسي ڏي ڇڪي اچي

مسئلو هي آهي ته اتمام حجت جو ته ٿيو ڪو نه، جنهن نبي جي دعوت ۾ اتمام حجت جو ڪونهي اها قوم مستوجب سزا جو ناهي. اهو هڪڙو سوال آهي. تنهن جو جواب هي آهي ته انبيا ڪرام ٻن قسمن جا آهن هڪڙا آهن صاحب شريعت جديده جا ٻيا آهن صاحب شريعت قديمه جا اڳيون جيڪو نبي گذريو آهي ڳالهيون ٻڌائي ويو جيڪڏهن اهڙو نبي سڳورو آهي جيڪو صاحب شريعت قديمه جو آهي ۽ ٻڌائي ٿو ان وقت جا منقولات جيڪي هاڻي استعمال ۾ معقولات بڻجي ويا آهن تور ماپ ۾ سچائي معقول امر آهي ڌاڙا هڻڻ غلط پر امن رهڻ معقول امر آهي الله جي عبادت استعمال ڪندي ڪندي اها معقول ٿي وئي آهي ته جيڪي عقل جهڙيون ڳالهيون انبيا ڪرام اچي پيش ڪندا آهن انهن کي قوم عقل طور سمجهي وٺندي آهي ڇو ته ڪا شي هلندي هلندي معقول ٿي ويندي آهي جديد شريعت ان وقت جي عوام جي عقل جي فيصلي جي خلاف هوندي آهي انهن ايترو لهڻو جو انهن کي ڪو معجزو ڏيکارجي. جيڪڏهن فرمائشي نشان ٿي پيو پوء ان جي انحرافي هلاڪت آ. جيئن صالح عليه السلام جي قوم جو فرمائشي نشان هيو، چيون ڏاچي نڪري پوء اسان مڃينداسين، پوء سي ڏاچي پيدا ٿي، نه مڃيو پوء عذاب ۾ اچي ويا. فرمائشي نشان جي خلاف لوط عليه السلام جي قوم انهن فرمائشي نشان ڪونه ڪيو پر غير فطري عمل غير معقول عمل استعمال ڪيو هو ۽ انهيء تي انڪار اهو انحراف آهي عقل جو. انحراف عقل جو اهو به مستوجب سزا ٿي پوندو آهي. جهڙي طرح غير فطري عمل اهو به انحراف عقل کان آهي. تنهن ڪري لوط عليه السلام جي قوم تي بنا معجزي ڏيکارڻ جي عذاب، هود عليه السلام جي قوم تي بنا معجزي ڏيکارڻ جي عذاب، شعيب عليه السلام جي قوم تي بنا معجزي ڏيکارڻ جي عذاب آيو. حضرت مولانا عبيدالله سنڌي رحمت الله عليه اها معنيٰ ڪئي آهي فرمايو اٿن ته فرق ۽ عذاب جو استجاب ان سبب آهي وما قوم لوط منڪم ببعيد لوط عليه السلام جي قوم پري ڪانهي ويجهو وقت گذريو آهي علائقو به ويجهو آهي ڏسو ته انهن جي مٿان عذاب آيو غير فطري حرڪت جي ڪري عقل کي پٺي ڏنو استغفروا ربڪم توبه ڪريو گناهه بخشرايو پنهنجي رب کان توبوا اليه ثم توبوا انهي ڏي رجوع ڪريو ان ربي رحيم ودود

انا لنراڪ فينا ضعيفا اسان توکي پنهنجي اندر ڏسون ٿا ڪمزور ماڻهو ضعيف بعض سلف لکيو آهي ضعيف معنيٰ ضرير البصر نظر ۾ ڪجهه نقصان عارضي طور ڪنهن خاص تڪليف جي ڪري بينائي ان جي کي نقصان پهتو هو جيئن يعقوب عليه السلام جي بينائي کي نقصان پهتو هو

تنهنجي لقاء جو خيال ڪري روئان ٿو. جڏهن ديدار ٿيندو پوء نه معلوم تون مون سان ڪهڙو برتاء ڪندين. ارشاد ٿيس ته توکي اسان جو ديدار به ٿيندو. اي شعيب! تون ان ڳالهه ۾ تون مستحڪم رهه ۽ تنهنجي لاء موسيٰ بن عمران به اسان تنهنجي خدمت لاء موڪليون ٿا چون ٿا ته پوء شعيب عليه السلام کي ان تسلي تي هڪ خدمت جو وظيفو جيڪو هوندو هوس پاڻ تان لٿس تڪليف جسماني ٻيو نظر جو نقص اهي ٻئي موسيٰ عليه السلام کان بعد هليا ويا

نه ته ڪڏهوڪو توکي پٿرن سان ماري ڇڏيون ها جهڙيون تون اسان جي لاء زيادتيون ڪيون آهن. پر توکي قبيلو آهي، مٽ مائٽ آهن، وڏي خاندان قوم وارو ماڻهو آهين، تنهن ڪري اسان رعايت ڪريون. هتان سمجه ۾ اچي ٿو ته اهي جيڪي بدقماش قسم جا ماڻهو هوندا آهن تن جي مقابلي لاء ظاهري معيار طاقت جو اهو هجڻ به مناسب آهي جنهن کان هو ڊڄن خدا کان ته نٿا ڊڄن نه ته جيڪر اهڙا ڇو ٿين ها ظاهري طاقت هجڻ کپي حضرت سائين خليفه صاحب رحمت الله عليه فرمائيندا

اسان جا حضرت خليفي صاحب جن فرمائيندا ها ته مولوي عبيدالله به زورآور آهي نڪري ٿو ٻاهر حڪومت جي مقابلي ۾ ۽ وري ائين ٿو نڪري اڳ ۾ ٿي غنڊن جو لشڪر پاڻ سان کڻي ها ته هن چيمي جون ٿڳڙيون ته اڏارين ها

قوت ساڻ هجڻ کپي اها ضروري شيء آهي اهو جهاد جو زمانو آهي تنهن ۾ طاقت کان سواء ماڻهو ڪيئن نڪري پئي پوء اها مخفي ڀلي رکجي طاقت پر ماڻهو اهڙا هجن ساڻ ضروري آهي وما انت علينا بعزيز تون اسان جي نگاهه ۾ عزت وارو ڪونهي

واتخذتموه وراءکم ظهريا توهان ورتو آهي انهي کي پنهنجي پٺيء ڪري ڇڏيو آهي توهان ان کي پنهنجي پٺيء پويان ائين ڇو پيو ڪرو ان ربي بما تعملون محيط منهنجو رب جيڪي تان عمل ٿا ڪريو ان محيط آ احاطو ڪندڙ افسوس آ منهنجي خاندان کان ڊڄو ٿا ظاهري منهنجي طاقت کي ڏسي تان مون کي شر نٿا پهچايو رب تبارڪ وتعاليٰ جيڪو مالڪ آهي عظمت جو ان کي توهان وساري ڇڏيو آهي اگر توهان جو ڪهڙو عقل آهي حضرت شعيب عليه السلام انهن کي وري به خدا جو خوف ياد ڏياريو ان ربي بما تعملون محيط توهان جيڪي عمل ڪريو ٿا ان کي خدا منهنجو مالڪ اهو هنن کي جواب ڏنائين انهي طرح سان سمجهائين

عذاب جي صفت آهي يخزيه، نڪري جي صفت نڪرو، جملو نڪرو جي حيثيت ۾ هوندو آهي. من هو ڪاذب، ٻيو ڏسون ته ڪهڙو آهي ڪوڙو، سچي ۽ ڪوڙي جي پاڻ خبر پوي. من ياتيه عذاب من هو ڪاذب، توهان مون کي گهٽ وڌ ٿا ڳالهايو. وارتقبوا اني معڪم رقيب، توهان به انتظار ڪريو مان به انتظار ٿو ڪريان.

الا بعدا لمدين خبردار ڦٽڪار آهي مدين جي لاء ڪما بعدت ثمود جيئن پري ٿي وئي قوم ثمود اڳي ثمود جي قوم هلاڪ ٿي هئي انهن تي به صيحت آئي هنن تي به صيحت آئي

رب تعاليٰ تبليغ ٿو ڪرائي. ڏسو نبين جي مخالفت واري قومن جو ڪهڙو حال ٿيو. توهان پنهنجي تباهي کي محسوس ڪريو. ان کان اڳ ۾ پاڻ سڌرو ۽ ڏنو سي موڪليو سي موسيٰ عليه السلام کي آيتون ڏئي سلطان مبين ۽ پڌري سند دليل وڏو اهو به ڏنو سي

هن جو معاملو رشيد نه هو سڌو نه هو رشد چئبو آهي درستي کي جي معاملي ۾ درستي ڪانهي اهڙي ساري قوم کي اهڙو بادشاهه جوابدار غلط فتوا ڏئي ۽ نقصان ۾ پهچائي ڇڏي

سخت هوندي آهي. مطلب آ ته ڀڄي نڪرڻ جو امڪان ڪونهي. هڪڙو ماڻهو الله جي عذاب کان ڀڄي نڪري اهو غلط آ. اهڙو ٿيو انهن سان مانجو. تتبيب هلاڪت تدمير جي معنيٰ ۾ آ. نه وڌائين ان کي سواء هلاڪت.

ما نؤخره الا لاجل معدود اسان نه ڍر ڏني آهي ان کي مگر ڪنهن وقت مقرر تائين ڪو شخص جيڪڏهن انهيء ڳالهه ۾ دير ٿو ڏسي ۽ پنهنجي سزا جي ڍري هجڻ کي پنهنجي لاء حق تي دليل ٿو سمجهي اها غلطي آهي گناهن جي سزا رب تعاليٰ جي وس آهي جڏهن جنهن کي ڏي ان جي معنيٰ اها آهي ته حق تي آ تڏهن سزا نٿي لڳي ڀلا سزا رفع ٿي وئي آهي ڇا آخرت تائين آهي سزا ته اهو ته غلط آهي نه اچڻ سزا جو اهو نشاني حقانيت جي ڪانهي صاف مسئلو دنيا جي زندگيء ۾ موت کان بعد به ته ڪردار آهي انسان کي

زفير ۽ شهيق به اهي ٻه هڪڙا اکر آهن، جيڪي هوا سان واسطو رکن ٿا. زفير نفس ٻاهر نڪري، نفس کي اخراج ڪري، ان ۾ جيڪو آواز اچي ان کي زفير چئبو آهي. وري جيڪو اندر ساهه ٿو کڻجي ان ۾ شهيق چئبو آهي. گڏهه آواز ڪندو آهي، ٻاهر به نڪرندو اٿس آواز اندر به،

ففي الجنة خالدين فيها مادامت السماوات والارض ها جيستائين جو آسمان زمين آهن الا ما شاء ربک مگر جيڪي رب چاهي اها استثنا به دوام کان آهي معنيٰ دائم مطلق بحال آهي عطاء غير مجذوذ بخشش اڻ کٽ هوندي

بلا نقصان جي ڏيون پورو جيڪو دنيا جي زندگي ۾ انسان کي ڀاڱو ملڻ گهرجي اهو ملندو، کاڌو، پيتو، لٽو، ڪپڙو، زندگي اها تفسير وارا ڪي لکن ٿا ته دنيا ۾ رزق وغيره جو جيڪو حصو مقدر آهي اهو ملندو، شرڪ جي سزا پوري پوء لوڙيندا هلي، ڪفر جي سزا، ظلم جي سزا پوء هلي لوڙيندا مطلب ته ظالم هجي توڻي عادل هجي. رزق منجهان پنهنجو جيڪو لوٽو ڀريل اٿس اهو کائي کپائي پوء ان ۾ فرق نه ايندو. هي جدا شيء آهي ته من عمل صالحا من ذڪر او انثيٰ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياتي طيب ملندي آهي صالح کي، خبيث حياتي هوندي آهي طالح جي. اهو جدا مسئلو آهي، ڪيفيت آهي اها. هي مراد آهي ڪميت ۽ مقدار جو، مقدار ۾ فرق نه ايندو، ڪيفيت ۾ ته فرق آهي.

توهان انهن ماڻهن جي اهڙي ڪفر کان، اهڙي زيادتي کان توبهه ڪري ڇڏيو ۽ توهان سان جيڪي گڏ آهن اهي به توهان جي معيت اختيار ڪن انهي حرڪتن کان توبهه ڪريو. اها توبهه انسان جي لاء ترقي جو سبب آهي.

فاستقم ڪما امرت تون سڌو ٿي ومن تاب معڪ جنهن تو سان توبه ڪئي تنهن لا تطغوا زيادتي نه ڪجو انه بما تعملون بصير ولا ترڪنوا الي الذين ظلموا ظالمن ڏي نه مائل ٿجو جهڪجو به نه فتمسڪم النار پوء باهه توهان کي ساڙيندي معنيٰ جيڪو ظالم ٿي چڪو آهي ان ڏي ميلان نه ڪجي واسطو نه رکجي تعلقات ٽوڙي ڇڏجن مالڪم من دون الله من ولي نه ته الله کان سواء ٻيو وارث ۽ مددگار اٿو ڪونه ڪو انهن سان تعلق جي ڪري خدا ڪاوڙجي ويندو پوء ٻيو ڪنهن کان مدد وٺندؤ الله تعالا جو توهان کي عذاب پهچائي ته ڪيئن جان ڇٽندي تنهن ڪري اهڙي قسم جي بي فرمانن کان جيڪي مرتد آهن ڪافر آهن ان سان تعلقات ٽوڙي ڇڏي اقم الصلاة پوء تعلق پنهنجي رب سان مضبوط ڪر ٿي اقم الصلاة نماز کي قائم ڪر طرفي النهار ٻئي طرف ڏينهن جا زلفا من الليل

جن ۾ اثر خير جو باقي رهيو هو، معنيٰ اڳين ۾ چڱا ماڻهو هئا، اڳيان جن ۾ ۾ ڀلائي ۽ برڪت هئي. ۽ پوء فرمائي ٿو ته اهي روڪن ها ماڻهن کي فساد کان زمين ۾ اڳيان چڱا ماڻهو نيڪ ماڻهو ڇو نه بڇڙن کي روڪيندا رهيا. نه روڪيندا رهيا الا قليلا مگر ٿورڙا معنيٰ هر ڪنهن چڱي ماڻهو چڱائي ڪانه ڪئي ڪن ڪن ماڻهن هلي چڱائي ڪئي قوم سان ۽ انهن کي حق ٻڌايائون ۽ انهن کي انهن جي مرضي جي خلاف ڳالهيون سمجهايائون ۽ انهن ۾ هنن پنهنجي عزت جو خيال نه ڪيو الله ٿو فرمائي ڇو نه ائين ٿيو

جن کي ايندو هو ته به نه ٻڌائيندا ها، چوندا هر ڪو پاڻ ڄاڻي، دين جي تبليغ کي انهن ڪجهه نه سمجهيو. نتيجو هي نڪتو ته آخر ملڪ جي تباهي.